ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແຫ່ງຊາດລາວ ເຖິງປີ 2030 ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ວ່າ ເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນປະການໜຶ່ງ ກໍຄືການລົດການສົ່ງອອກຖ່ານຫີນໃຫ້ໄດ້ ເຖິງ 30 ເປີເຊັນ ຂອງປະລິມານຜົນຜະລິດທັງໝົດໃນປີ 2030 ເພື່ອທີ່ວ່າຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນສ່ວນຫຼາຍ ຫຼື 70 ເປີເຊັນນັ້ນ ສຳລັບຕອບສະໜອງ ໃຫ້ກັບພາກພະລັງງານ ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າຕ່າງໆໃນລາວເປັນດ້ານຫຼັກ ແລະ ພ້ອມກັນນີ້ ລັດຖະບານລາວຍັງຈະໃຫ້ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພື່ອສຳຫຼວດຫາແຫຼ່ງພະລັງງານຕ່າງ ໃນລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ລວມເຖິງນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສດ້ວຍນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ໂພໄຊ ຢືນຢັນວ່າ ຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງອອກຖ່ານຫີນໄປຈຳໜ່າຍຕ່າງປະເທດ ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ໄດ້ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງທັງໝົດ ທັງນີ້ກໍເພື່ອມີການກຳນົດເປັນແຮ່ທາດ ສະຫງວນໃນອຸດສາຫະກຳພາຍໃນປະເທດໃນໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນ ໂຮງງານຜະລິດຖ່ານໂຄກ ໂຮງງານໄຟຟ້າ ໂຮງງານຫຼອມໂລຫະ ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງ ໂຮງງານຜະລິດດິນຈີ່ ໂຮງງານສະກັດທາດໄນໂຕ ຣເຈນ ແລະ ສືບຕໍ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ຮູ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສທຳມະຊາດ ໃນເຂດທີ່ມີທ່າແຮງໃຫ້ໄດ້ 101 ໂຄງການ ພ້ອມກັນນີ້ ລັດຖະບານລາວຍັງໄດ້ວາງຄາດໝາຍທີ່ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ເຖິ ງ 2,800 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ຈາກການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ແປຮູບແຮ່ທາດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍທັງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ໃນມູນຄ່າລວມເຖິງ 23,400 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ຫຼືວ່າເພີ່ມຂຶ້ ນກວ່າ 40 ເປີເຊັນ ໃນຊ່ວງປີ 2021 ຫາ 2030 ທຽບໃສ່ກັບຊ່ວງປີ 2011 ຫາ 2020 ແຕ່ກໍເປັນການຍາກທີ່ຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ເພາະວ່າການທຸດຈະລິດຍັງເກີດຂຶ້ນໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການອະນຸຍາດ ແລະ ການຂຸດຄົ້ ນແຮ່ທາດທົ່ວປະເທດລາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກລັດ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ນິຕິກຳທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສົ່ງອອກແຮ່ທາດໃນແຕ່ລະປະເພດ ຍັງມີເນື້ອ ໃນທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນຮັດກຸມ ແລະ ບາງປະເພດແຮ່ບໍ່ທັນໄດ້ກຳນົດອັດຕາຄ່າພັນທະໃຫ້ລັດ ໃນການພິຈາລະນາຕົກລົງໄດ້ຫຼຸດຂັ້ນຕອນຈາກເກົ້າຂັ້ນຕອນ ເຫຼືອພຽງ 2 ຂັ້ນຕອນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີມາດຕະການອື່ນໆທີ່ຮັດກຸ ມໃນການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນຕົວຈິງ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ທັງກາຍເປັນຊ່ອງວ່າງ ເປີດທາງໃນການຕົກລົງຂຸດຄົ້ນ ບາງແຮ່ທາດແບບຊະຊາຍ ຈົນຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ສ່ວນສະມ າຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການອະນຸມັດໃຫ້ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ໃນອັດຕາທີ່ຕ່ຳຫຼາຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອະນຸມັດໃຫ້ສ ຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບເລັ່ງດ່ວນແກ່ບັນດາບໍລິສັດຈາກຈີນ 93 ລາຍ ທີ່ມີຄ່າສຳປະທານລວມກັນພຽງ 228 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ໃນຊ່ວງປີ 2021-2023 ຊຶ່ງນອກຈາກຈະເປັນຍ້ອນລັດຖະບານລາວບໍ່ມີບຸກຄະ ລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝໃນດ້ານເໝືອງແຮ່ແລ້ວ ຍັງປາກົດດ້ວຍວ່າ ມີການທຸດຈະລິດໂດຍພະນັກງານລັດເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ບໍ່ມີການກວດກາສຳປະທານຢ່າງແທ້ ຈິງດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບໄດ້ງ່າຍ ທັງກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍ ໂດຍກໍລະ ນີຕົວຢ່າງຂອງການຈັດເກັບລາຍຮັບບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີລາຍຮັບຄ່າສຳປະທານຕ່ຳຫຼາຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ກໍຄື ສຳປະທານການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫາຍາກ ຫຼື ແຣເອີດ ທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບສະເລ່ຍພ ຽງ 30 ດອນລາສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫາຍາກໃນປະລິມານ 1 ຕັນ ທັງຍັງບໍ່ຮູ້ປະລິມານທີ່ຊັດເຈນອີກດ້ວຍວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຈີນໄດ້ຂົນສົ່ງແຮ່ທາດຫາຍາກຈາກລາວໄປຈີນທໍ່ໃດແທ້ໃນໄລຍະ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດ ຊຸນຕາ ພັດທະນາບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ຕົງລີເຊິງ ພັດທະນາບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ຈາກຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນໃນພື້ນທີ່ກວ່າ ຊາວແປດກິໂລແມັດມົນທົນ ຢູ່ເຂດເມືອງຜ າໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຂຸດເຈາະສຳຫຼວດແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມີລາຍງານຜົນຄືບໜ້າ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າລັດຖະບານລາວຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງທໍ່ໃດ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ